داۋاملىق سىلەر ئۈچۈن تەييارلاندى ئۇنداقتا بۇ مەزمۇنلارنى يەنىلا ياخشى كۆرۈپ ئاڭلىغايسىلەر قەدىرلىك دوستلار مەن رىياسەتچى دوستۇڭلار زۇمرەت ياز مېنىڭچە ھاياتتا پەرزەنتىنىڭ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىنى ئۈمىد قىلمايدىغان بىرمۇ ئاتا ئانا بولمىسا كېرەك شۇڭىمۇ ئاتا ئانىلار ئۆز پەرزەنتلىرىنى ياراملىق ئادەم قىلىپ چىقىش ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشىپ تۇرىدۇ بۇ ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئاتا ئانىلار كۆڭۈل بۆلىدىغان بىر مەسىلە بىز بۈگۈنكى پروگراممىمىزدا ئاۋۋال مۇشۇ ھەقتە

ئەمدى ئۆزىمىزنىڭ ئەتراپىمىزدىكى تۇرمۇشنى كۈزەتسەك مۇتلەق كۆپ ساندىكى ئاتا ئانا پەرزەنتلىرىنى ماختاشنى ئەڭ ئۈنۈملۈك تەربىيە ئۇسۇلى دەپ ئويلايدىغانلىقىنى بىلىمىز ئۇلار بالىلارنىڭ ھەر بىر ئىشىنى ماختىغاندا ئۆز ئىشىدىن سۆيۈنۈپ ھەممە ئىشنى تېخىمۇ ياخشى قىلالايدىغان بولىدۇ دەپ قارايدۇ لېكىن بۇنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك ئۈنۈم بېرىشى ناتايىن چۈنكى ئۇلار پەرزەنتلىرىنى

ئۇلار قىلغان ھەر بىر ئىشىدا چوڭلارنىڭ ماختىشىنى ئۈمىد قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ بۇنىڭ بىلەن چوڭلارنىڭ سەنىمىگە ئۇسسۇل ئويناشنى بىلىپ مۇستەقىل يېڭىلىق يارىتىشقا تۇرمۇش ۋە خىزمەتلەردە تەۋەككۈل قىلىشقا پېتىنالمايدۇ يالغاندىن ئەقىللىق سەمىمىي بىلىملىك بولۇۋالىدۇ ئامال بار باشقىلارغا ياخشى تەسىر بېرىشنى ئويلاپ مۇستەقىل تەپەككۇرى ئۆزىگە خاس خاراكتېرى بويىچە ئىش قىلالمايدىغان بولۇپ قالىدۇ بۇنداق بالىلار قۇرامىغا يەتكەندىن كېيىنمۇ باشقىلارنىڭ چاۋىكى ۋە ئالقىشىدىن ئايرىلىپ قالسا قولىدىن ئىش كەلمەيدىغان بولۇپ قالىدۇ دېگەن بۇنىڭدىن شۇ ئايانكى بالا تەربىيىسىدە ئۇلارنىڭ ھەممە ئىشىنى ماختاۋېرىش ھاجەتسىز بالىلارنى ماختاشقا كۆندۈرۈپ قويغاندا تەنقىدكە چىدىمايدىغان قىزغىن ئالقىش ۋە ماختاشلار بولمىسا بىرەر ئىشنى مۇستەقىل قىلالمايدىغان بولۇپ قالىدۇ شۇڭا بالىلارنىڭ ماختاشقا تېگىشلىك ئىشلىرىنى ماختىشىمىز تەنقىدلەشكە تېگىشلىكلىرىنى چوقۇم تەنقىدلىشىمىز لازىم بۇ بالىلارنىڭ مۇستەقىل ياشىشىغا تەپەككۇر قىلىشىغا يېڭىلىق يارىتىشىغا تۇرمۇش ۋە خىزمەتلەردە ئەستايىدىل بولۇشىغا ئاساس بولالايدۇ مۇشۇنداق قىلالىساق بالىلار نېمىنىڭ توغرا نېمىنىڭ خاتا نېمىنىڭ گۈزەللىك نېمىنىڭ رەزىللىك ئىكەنلىكىنى باشقىلارنىڭ كاللىسى بىلەن ئەمەس بەلكى ئۆزىنىڭ كاللىسى بىلەن پەرقلەندۈرەلەيدۇ ئەنگلىيىلىك مەشھۇر پەيلاسوپ سېتيا مېلنىڭ بالىلىق دەۋرىدىكى سەرگۈزەشتىسىدىن ماختاشنىڭ بالا تەربىيىسىدىكى رولىنى تېخىمۇ ئوبدان چۈشىنەلەيمىز سېتيا مېل ئاتىسىنىڭ تەربىيىسىدە ئۈچ يېشىدىن ئېتىبارەن گرېك تىلىنى ئۆگىنىشكە باشلىغان ئون بىر يېشىدا لاتىن تىلىنى ئۆگىنىپ كېيىن لاتىن تىلىدا تەرجىمانلىق قىلالايدىغان بولغان ئۇ تېخى ياشلىق دەۋرىگە قەدەم قويمايلا ئۆز ئېلىدىكى يازغۇچىلارنىڭ مەشھۇر ئەسەرلىرىنى ئوقۇپ بولغان ئون ئۈچ يېشىدا سىياسىي ئىقتىساد پەنلىرىنى ئۆگىنىشكە كىرىشكەن ئون يەتتە يېشىدا ئۇنىڭ بىلىمى ئالىي مەكتەپ لېكتورلىرىنىڭ سەۋىيىسىگە يەتكەن ئۇ بىلىم ئېلىش ۋە تەربىيىلىنىش جەھەتتە مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشىپلا قالماي بەلكى باشقا ساھەلەردىمۇ كۆزگە كۆرۈنگەن ھەم پارلامېنت ئەزاسى بولغان باشقىلار ئۇنىڭدىن مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشىڭىزدىكى سىر زادى نەدە دەپ سورىغاندا دادام كىچىكىمدىن قاراشلىرىنى ماڭا بۇيرۇق خاراكتېرىدە تاڭمايتتى بەلكى ئۇلارنى ماڭا مەسلىھەت خاراكتېرىدە چۈشەندۈرەتتى دادام مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشكەن ھەر بىر ئىشىمنى تاماشىبىن سالاھىيىتىدە ماختىماي بەلكى ئوقۇتقۇچىلىق سالاھىيىتىدە مۇئەييەنلەشتۈرەتتى ئۇ ئەزەلدىن ئۆزىنىڭ قىممەت قارىشى بويىچە مېنى ماختىمايتتى ھەم تەنقىدلىمەيتتى بەلكى ئۆزۈمنىڭ قىممەت قارىشى ۋە تۇرمۇش قارىشى بويىچە شەيئىلەرنى چۈشىنىۋېلىشىمغا ياردەم قىلاتتى دادام ئەزەلدىن ماختىنىش ياكى بىرەر شاھادەتنامە ۋە تەقدىرنامىلەر ئۈچۈن باشقا بالىلار بىلەن رىقابەتلىشىشىمگە مەجبۇرلىمايتتى بەلكى باشقىلار قىلىۋاتقان ئىشلارنى قىلىشنى ئەمەس ئۆزۈم قىلىشقا تېگىشلىك ۋە ئۆزۈم قىلالايدىغان ئىشلارنى قىلىشىمغا يېتەكلەيتتى

بالىلارنىڭ ھەممە ئىشىنى ماختاۋەرگەندە ئۇلار چوڭلارنىڭ نۇسخىسىغا ئايلىنىشقا تىرىشىپ ئۆزىنىڭ نۇسخىسىنى تاپالمايدۇ جەمئىيەتكە كىشىلىك تۇرمۇشقا ۋە دۇنياغا بولغان ئۆزىگە خاس تەسەۋۋۇرى دۇنيا قارىشى ۋە قىممەت قارىشى شەكىللىنەلمەيدۇ شۇڭا ئۇلارنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشقا جەمئىيەتكە ۋە دۇنياغا بولغان قاراشلىرىغا ئۆگىنىش خىزمەت نەتىجىسى ۋە باشقا نەتىجىلىرىگە باھا بېرىشتە ئۆزىمىزنىڭ قىممەت قارىشىنى ئەمەس سۆھبەتنى ئاساس قىلىشىمىز بۇيرۇقنى ئەمەس مەسلىھەتنى ئاساس قىلىشىمىز كۆڭلىنى خۇش قىلىشنى ئەمەس تەربىيىنى ئاساس قىلىشىمىز لازىم بۇ ئارقىلىق ئۇلارنى ئۆزى قىلالايدىغان ۋە ئۆزى قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈشىمىز لازىم
بىر تاتلىق شىۋىرلاش كېلەر يىراقتىن، تەڭرىتاغ باغرىغا بوغدا ئاتىغا. تورغايلار چۇچۇلاپ تۇرغان سەھەردە، تۆكۈلۈپ شېرىن ھېس دېھقان تاغىغا.

سائەت توققۇزدىن ئوتتۇز مىنۇت ئۆتكەندە جاھان ئەينىكى پروگراممىسى بېرىلىدۇ سۈرىيىنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى ئىنتايىن مۇھىم ئۇ دۇنيادىكى نېفىت تەبىئىي گاز مىقدارى ئەڭ مول بولغان جايغا جايلاشقان ئۇ يەنە دۇنيادىكى نېفىت زاپىسى ئەڭ كۆپ جايلاشقان سەئۇدى ئەرەبىستانى ئىران ۋە ئىراق قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن قوشنا پايتەختى دەمەشق بۈگۈنكى جاھان ساياھىتىمىزدە سۈرىيىگە بېرىپ باقايلى دوستۇم كۆزىڭىزنى چۈشىنەمسىز ھىم كۆزىمىز بىز ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم لېكىن شۇنداق بولسىمۇ بىز ئۇنى ياخشى ئاسرىمايۋاتىمىز كۆزىمىزنىڭ ھەر خىل ئىپادىلىرىگە نۇرغۇن سىرلار يوشۇرۇنغان بۈگۈنكى جاھان سىرلىرىمىزدا كۆزىمىز بۇ سىرلارنى بىزگە ئېيتىپ بېرىدۇ پروگراممىمىزنىڭ ئاخىرىدا جاھان يېڭىلىقلىرى ۋە ئاجايىپ غارايىپ ئىشلار داۋاملىق دىققىتىڭلاردا جاھان ئەينىكى پروگراممىمىز سائەت توققۇزدىن ئوتتۇزدا تۇنجى قېتىم سائەت ئون سەككىزدە قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت ئوندا ئىقتىساد مۇنبىرى پروگراممىمىز بېرىلىدۇ ئۈرۈمچى شەھىرىدە شەھەر يېزا تۆۋەن تۇرمۇش كاپالەت پۇلى ئەتىدىن باشلاپ ئۆستۈرۈلىدۇ بۈگۈنكى شىنجاڭ شانئال ئىگىلىك تىكلەش كەسپىي تەربىيىلەش مەكتىپى بىلەن بىرلىشىپ باشقۇرغان كارخانىچىلار دەرسخانىسى ئالاھىدە سەھىپىمىزدە كارخانا باشقۇرۇش ھەققىدە بەرگەن مەسلىھەتلەر داۋاملىق دىققىتىڭلاردا ئۇنىڭدىن بۇنىڭدىن سەھىپىمىزدە يەنە بىز تۆۋەندىكىدەك قىزىقارلىق مەزمۇنلارنى ئورۇنلاشتۇردۇق ئىككى پىرەنىكتىن ئىش باشلىغان باي ئىقتىسادشۇناسنىڭ تەننەرخ قارىشى سەرمايە يۈرۈشتۈرۈشنىڭ مەنىسىنى بىلەمسىز جوبىسنىڭ ھاياتى تەسۋىرلەنگەن ھەجۋىي رەسىم كىتابىغا قىزىقامسىز جوبىس ئىلگىرى شىمىتقا خەت يېزىپ خادىم كولاشنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان بۇ مەزمۇنلار ئورۇنلاشتۇرۇلغان بۈگۈنكى ئىقتىساد مۇنبىرى پروگراممىمىز سائەت ئوندا تۇنجى قېتىم سائەت يىگىرمە بىردە قايتا ئاڭلىتىلىدۇ

بۈگۈنكى پروگراممىمىزدا ئالدى بىلەن بۇ ھەقتە سۆزلەپ بېرىمىز ئاقسۇ شەھىرى يېزا ئىگىلىك مىنىستىرلىقى بىلەن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بېكىتكەن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى يېزا يەر ھۆددىگەرلىك ھوقۇقى تەۋەلىكىنى بېكىتىپ تىزىملاش سىناق نۇقتىسى قىلىنغان شەھەر بولۇپ ھازىر تۈرلۈك ھوقۇق تەۋەلىكلىرىنى بېكىتىش خىزمىتى ئاساسەن ئاخىرلىشىپ دېھقانلارنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشتى يەر ھوقۇق تەۋەلىكى بېكىتىلىشتىن ئىلگىرى شۇ جايدىكى دېھقانلارنىڭ يەر ئەھۋالى قانداق ئىدى ئالاقىدار تارماقلار ھوقۇق تەۋەلىكىنى قانداق بېكىتىپ تىزىملىدى دېھقانلارنىڭ ئىنكاسى بۇنىڭغا قانداق بولدى ھوقۇق تەۋەلىكى بېكىتىلىپ تىزىملانغاندىن كېيىن دېھقانلار قانداق پايدىغا ئېرىشىدۇ پروگراممىمىزدا يەنە بۇ ھەقتە توختىلىمىز پروگراممىمىزنىڭ ئاخىرىدا رادىئو ئاڭلىغۇچىلارنىڭ تۇرمۇشىغا يېقىن بولغان قانۇن ساۋاتلىرىدىن سۆزلەپ بېرىمىز بۇ پروگراممىمىز سائەت ئوندىن ئوتتۇزدا تۇنجى قېتىم ئون ئالتىدىن ئوتتۇزدا قايتا ئاڭلىتىلىدۇ

ئۆز مۇخبىرىمىز ئابدۇرۇسۇل ئابدۇرېھىمنىڭ يېقىندا تۈركىيە ۋە ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەرگە ساياھەتكە چىققان مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى ھۆججەتلىك فىلىم قانىلىنىڭ ئوپېراتورى داڭلىق فوتوگراف قۇربانجان سەمەت بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇ پروگراممىمىز سائەت ئون ئۈچتىن ئوتتۇزدا تۇنجى قېتىم

سائەت ئون تۆتتىن ئون بەشكىچە كۈندىلىك خەۋەرلەر ۋە دۇنياغا نەزەر پروگراممىسى بېرىلىدۇ بۇ پروگراممىمىز سائەت ئون توققۇزدا قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت ئون بەشتە ئوكيان كۈيلىرى پروگراممىسى بۇ پروگراممىمىز سائەت يىگىرمىدىن ئوتتۇزدا قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت ئون بەشتىن ئوتتۇزدا نوپۇزلۇق مۇنبەر پروگراممىمىز بېرىلىدۇ بۇ پروگراممىمىز سائەت بىردە قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت ئون ئالتىدا ئۆگىنىش پروگراممىمىز دىققىتىڭلاردا سائەت ئون سەككىزدىن ئوتتۇزدا مەشھۇر شەخسلەر پروگراممىسى بۇ پروگراممىمىز سائەت نۆلدە قايتا ئاڭلىتىلىدۇ سائەت يىگىرمىدە سىرلىق ئارخىپ پروگراممىمىز بېرىلىدۇ دۇنيا تارىخى چەكسىز ئاجايىباتلار بىلەن تولغان دۇنيا تارىخىدا نۇرغۇن مەدەنىيەتلىك ئەللەر ۋە دۇنياۋى كۈچلۈك ئىمپېرىيىلەر بارلىققا كەلگەن بۈگۈنكى زامان غەرب شۇنداقلا باشقا يەرلەرنىڭ مەدەنىيىتىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن قەدىمكى يۇنان دۇنيا تارىخىدا ئالاھىدە ئورۇن تۇتىدۇ بۇ ئىمپېرىيىنىڭ كېڭىيىشى بىلەن غەرب شەرق مەدەنىيىتىنىڭ ئالاقىسى تېخىمۇ كۈچەيگەن مەدەنىيەتلەر ئالمىشىشى جانلانغان بۈگۈنكى سىرلىق ئارخىپ پروگراممىمىزدا قەدىمكى يۇنان ۋە ئالېكساندىر ئىمپېرىيىسى ھەققىدىكى مەزمۇنلارنىڭ داۋامىنى سۆزلەپ بېرىمىز بۇ پروگراممىمىز سائەت نۆلدىن ئوتتۇزدا قايتا ئاڭلىتىلىدۇ

دوستلار يۇقىرىدا ئىستانسىمىزنىڭ بۈگۈن سىلەر ئۈچۈن تەييارلىغان بارلىق پروگراممىلىرىنىڭ ئاساسىي مەزمۇنلىرىنى تونۇشتۇردۇق پروگراممىمىزنىڭ ئەمدىكى مىنۇتلىرىدا كۆڭۈل ئارامىڭلارغا تۆۋەندىكى يېقىملىق كۈينى تەقدىم ئەتمەكچىمىز ياقتۇرغايسىلەر

ئىلگىرى بىر كىشى دوختۇردىن دوختۇر مەندە تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى دىابېت كېسىلى بار سىزچە مەن نېمە يېسەم بولىدۇ دەپ سوراپتۇ دوختۇر ئۇنىڭدىن سىز نېمە يېيىشنى ئەڭ ياخشى كۆرىسىز دەپ سورىغانكەن ھېلىقى كىشى دوختۇرغا مەن مايدا پىشۇرۇلغان گۆشنى ياخشى كۆرىمەن دەپ جاۋاب بېرىپتۇ دوختۇر ئۇ كىشىگە بولمايدۇ سىز ياخشى كۆرىدىغان مايدا پىشۇرۇلغان گۆشنىڭ تەركىبىدە ماي مىقدارى ناھايىتىمۇ كۆپ ئۇلارنى يېسىڭىز بولمايدۇ قوي جىگىرى يېسىڭىزمۇ بولمايدۇ مەسىلەن مەن قاندىكى قەنت تەركىبى ئۆرلەپ كېتىش سەۋەبىدىن مايدا قىزارتىپ پىشۇرۇلغان گۆش قوي جىگىرى تۇخۇم ھەتتا بانان شاپتۇل تاۋۇزلارنىمۇ يېمەيمەن دەپتۇ ھېلىقى كېسەل مەن ئۇنى يېسەممۇ بولمىسا بۇنى يېسەممۇ بولمىسا ياشىغىنىمنىڭ زادى نېمە ئەھمىيىتى دەپ قاقشاپتۇ بۇنى ئاڭلىغان ئۇنىڭ بىر يېقىنى نېمە يېگىڭىز بولسا يەۋېرىڭ ئەمما مۇۋاپىق يەڭ كۈندە مايدا پىشۇرۇلغان گۆش يەۋەرسىڭىزمۇ بولمايدۇ دەپ جاۋاب بېرىپتۇ ئەلۋەتتە ئادەم بەدىنىنىڭ ئەسلىدىلا كۈچلۈك تەڭشەش ئىقتىدارى بولىدۇ شۇڭا دىابېت تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى يوق كىشىلەر نېمە يېسە بولىۋېرىدۇ ئوزۇقلۇق قىممىتى تەڭشىلىپ كېتىدۇ بىراق مۇۋاپىق يېيىش سەمرىپ كەتمەسلىك كېرەك جىگىرنى ماي قاپلىغان دىابېت كېسىلى تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى بار كىشىلەر يېمەكلىككە ئالاھىدە دىققەت قىلىشى بەدەندە خولېستېرىن مىقدارى بەك يۇقىرى بولسا تېخىمۇ دىققەت قىلىپ يېمەكلىك مىقدارىنى تىزگىنلىشى كېرەك بىراق يەنىلا ھەممىنى يېسە ئوخشاش بولىۋېرىدۇ

ئۆي خىزمەتكارى باركەن بىراق ئۇ ئوزۇقلىنىشقا پەقەتلا دىققەت قىلمىغاچقا قانازلىق كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ قاپتۇ شۇنچە پۇلدار ئادەم قانداق قىلىپ قانازلىق كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ قالغاندۇ ها ئەسلىدە ئۇ دوختۇرخانىدا تەكشۈرتكەندە بەدىنىدە خولېستېرىن مىقدارى بەك يۇقىرى بولغاچقا دوختۇر ئۇنىڭغا يېيىشكە بولمايدىغان يىگىرمە خىل نەرسىنى تىزىملاپ بېرىپتۇ قاندىكى شېكەر ماددىسى يۇقىرى چىققانلىقتىن يەنە يېيىشكە بولمايدىغان قىرىق نەچچە خىل نەرسىنى تىزىملاپ بېرىپتۇ شۇنداق قىلىپ بۇ كىشىنىڭ يېيىشكە بولمايدىغان نەرسىسى ئاتمىش خىلدىن ئېشىپتۇ

دۇنيادا ئادەمنىڭ ھەممە ئېھتىياجىنى قامدىيالايدىغان ھېچقانداق يېمەكلىك يوق شۇڭا ھەممە نەرسىنى يېگەندە ئوزۇقلۇق مىقدارى ئەڭ مۇكەممەل بولىدۇ ئىككىنچىسى نېمىلا يېسىڭىز چوقۇم مۇۋاپىق يەڭ بەزى نەرسىلەرنىڭ تەمىنى تېتىپ باقسىڭىزلا كۇپايە يەنە بەزى نەرسىلەرنى ئاندا ساندا يەپ قويسىڭىز بولىدۇ ئىشقىلىپ يېمەكلىكنىڭ چوقۇم مۇۋاپىق بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش

قورسىقىنى تويغۇدەك باققان مايمۇنلار سەمرىپ قورساق سېلىپ كەتكەن ئۇلاردا جىگەرنى ماي قاپلاش قان بېسىمى ئۆرلەش ئارتېرىيە قېتىش تاجىسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى قاتارلىق كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغانلىرى كۆپەيگەن ۋە يۈز مايمۇننىڭ يېرىمى ئۆلۈپ تۈگىگەن يەنە بىر گۇرۇپپىدىكىلەر بولسا قورسىقىنى ئاران تويغۇدەك بېقىلغان بولۇپ بۇ مايمۇنلاردىن ئاران ئون ئىككىسى ئۆلۈپ سەكسەن سەككىزى ھايات قالغان بۇ تەجرىبىدىن ئاخىرىدا ئىسسىقلىق مىقدارى تۆۋەن ئوزۇقلۇقنىڭ ساغلاملىق گۆھىرى ئىكەنلىكى ئىسپاتلاپ چىقىلغان ئىلمىي يېمەك ئىچمەكتە بىرىنچىدىن ھەممىنى يېيىش ئىككىنچىدىن مۇۋاپىق يېيىش دېگەن ئىككى جۈملە سۆزنى چوقۇم ئەستىن چىقارماسلىقىمىز لازىمدۇر
دوستلار شۇنىڭ بىلەن بۈگۈنكى تاڭ ساداسى پروگراممىمىزغا ئورۇنلاشتۇرغان بارلىق مەزمۇنلىرىمىز مۇشۇ يەردە تۈگىدى پروگراممىمىزنىڭ رىياسەتچىسى ھەم مەسئۇل مۇھەررىرى زۇمرەت ياسىن نازارەتچىسى قۇرباننىسا جاپپار

كىچىكىمدە سىز مېنىڭ قولۇمنى يېتىلىۋالاتتىڭىز. ئەمدى چوڭ بولدۇم. مەن سىزنى يېتىلىۋالاي. دادا، قولىڭىزنى ماڭا بېرىڭ. يولدا ماشىنا كۆپ. مەن ئۆتكۈزۈپ قوياي. كىچىك ۋاقتىمدا خەت يېزىشنى سىز ماڭا ئۆگەتكەنتىڭىز، ئاپا. كېلىڭە، مەن سىزگە كومپيۇتېردا خەت بېسىشنى ئۆگىتىپ قوياي.
كىچىگىمدە سىز دائىم ماڭا ھەمراھ بولاتتىڭىز ئەمدى چوڭ بولدۇم مەن سىزگە ھەمراھ بولاي ئاپا تاماقتىن كېيىن كوچىدا بىر دەم سەيل قىلايلى ە سالامەتلىككە پايدىلىق ئاتا-ئانىلارغا مەڭگۈ ۋاپادار بولايلى دوستۇم

ئىشلىتىپ بولغان باتارېيەلەرنى ئوتتۇرىدىكى باتارېيە مەخسۇس ساندۇققا قويۇڭلار ئۇلارنىڭ يەنە ئىشلىتىش قىممىتى بار دەپ ئۆگەتكەن
توغرا تاللاش يۇقىرى قىممەت دېمەكتۇر توغرا ئورۇندا قىممەت يۇقىرى ئۈنۈم تېز بولىدۇ بۈگۈن سىز مۇھىتىمىز ئۈچۈن كۈچ چىقاردىڭىزمۇ ئەخلەتلىرىڭىز ئۈچۈن توغرا ئورۇن تاللىدىڭىزمۇ